يىگىرمە تۆتىنچى مارت دۈشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى
ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئامېرىكا ۋە خىتاي كومپارتىيەسى ئوتتۇرىسىدىكى ستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى دېموكراتىك ۋە جۇمھۇرىيەتچى كومىتېتى ئەزالىرىنىڭ تولۇق ئىشتىراك قىلىشى بىلەن ئۇيغۇرلار ھەققىدە گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىپ ئۇيغۇر لاگېر شاھىتلىرىدىن گۈلباھار خاتىۋاجى ۋە قەلبىنۇر سىدىقلارنىڭ لاگېردىكى كەچمىشلىرىگە ئائىت گۇۋاھلىقىنى ئاڭلىدى شۇنداقلا يەنە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشتا نېمىلەرنى قىلىش توغرىسىدىكى پىكرىنى ئالدى يىغىندا ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيەلىك رىقابەت كومىتېتىنىڭ رەئىسى جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايك گالاگېر كىشىلەرنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا كۆز يۇمۇپ كەلگۈسىدە ئەۋلادلىرىنىڭ كۆزىگە قارىيالمايدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ قالماسلىقىنى ئاگاھلاندۇردى ئۈچ سائەتتىن ئارتۇق داۋاملاشقان گۇۋاھلىق يىغىنى ھازىرغا قەدەر دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەڭ كۆپ پالاتا ئەزاسى قاتناشقان شۇنداقلا ئەڭ ئۇزۇن داۋاملاشقان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى گۇۋاھلىق يىغىنىدۇر يىغىندا مايك گالاگېر مۇنداق دېدى بىزنىڭ بۇ كومىتېتىمىز قىلالايدىغان ئەڭ ئەقەللىي ئىشىمىز كەلگۈسى ئەللىك يىلدا شىنجاڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئەڭ چوڭ رەزىللىكلەرنىڭ بىرى بولۇپ خاتىرىلەنگەندە ھەرقانداق بىر شىركەت باشقۇرغۇچىسى ھەر قانداق بىر سىياسەت بەلگىلىگۈچى ياكى ئۇنىۋېرسىتېت مۇدىرى نەۋرىلىرىنىڭ كۆزىگە قاراپ بىز بىلمەپتىمىز دېمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتۇر بۇ مايك گالاگېرنىڭ رەھبەرلىكىدىكى بۇ كومىتېتنىڭ بۇ يىل بىرىنچى ئايدا قۇرۇلغاندىن بېرى ئۇيغۇرلار توغرىسىدا ئۆتكۈزگەن ئىككىنچى قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ناملىق مەزكۇر گۇۋاھلىق يىغىنى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا موسكۋانى زىيارەت قىلىپ روسىيە بىلەن غەربكە قارشى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشىنىڭ ئارقىسىدىلا ئۆتكۈزۈلگەن مايك گالاگېرنىڭ ئېيتىشىچە بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ ئالدىنقى نىشانلىرىنىڭ بىرى دەرىجىدىن تاشقىرى دۇنياۋى بىر كۈچنىڭ سادىر قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دىققەت قوزغاش ئىكەن

رىتا فرانچنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسار ئىشخانىسىنىڭ شىنجاڭ دوكلاتىدىكى تەۋسىيەلەرنى چوقۇم ئىجرا قىلىشى ۋە خەلقئارا مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك ئىكەن. رىتا فرانچ بۇ چاقىرىقنى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى مارت كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن ئەللىك ئىككىنچى قېتىملىق يىغىننىڭ ئومۇمىي مۇنازىرە يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ يىغىندا خىتاي ۋەكىلى مۇۋەپپەق بولالمىغان بولسىمۇ، ئەمما ئاممىۋى تەشكىلاتلارغا ۋاكالىتەن سۆز قىلىپ، BDTغا ئەزا دۆلەتلەرنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى توختىتىشقا چاقىرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيساغا كاشىلا قىلىشقا ئۇرۇنغانىدى. ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تورىدىكى ئۇچۇردىن مەلۇم بولۇشىچە، رىتا فرېنچ باياناتىدا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىنى، مىسىرنىڭ ئاخبارات ئەركىنلىك خاتىرىسىنى تەنقىدلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا، خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇققا پەرۋا قىلماسلىقى چوڭقۇر ئەندىشە قوزغايدۇ، بىز ئۇلارنى تىبەت ۋە شىنجاڭدىكى باستۇرۇش سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشكە چاقىرىمىز، دېگەن. رىتا فرېنچ يەنە، بولۇپمۇ خىتاي چوقۇم BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان شىنجاڭ دوكلاتىدىكى تەۋسىيەلەرنى ئىجرا قىلىشى، خەلقئارا مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك دەپ كۆرسەتكەن. رىتا فرېنچنىڭ باياناتى ئەنگلىيە پارلامېنتى ھۆكۈمەتنىڭ خىتايغا قارىتا تېخىمۇ قاتتىق سىياسەت تۇتۇشىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە كونكرېت تەدبىر ئېلىشىنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان.
خىتاينىڭ داڭلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى تىكتوكنىڭ سىنگاپورلۇق خىتايلاردىن بولغان ئىجرائىيە دىرېكتورى جاۋ شاۋزى يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە گۇۋاھلىق بېرىپ تىكتوكنىڭ خىتاينىڭ باش شىركىتى زىجيې تياۋدۇڭ يەنى بايتې دەنسنىڭ تىكتوك ئابونتلىرىنىڭ سانلىق مەلۇمات ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان لېكىن ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغان

ئاۋام پالاتا ئەزاسى، كومىتېت رەئىسى كەتى مېكموررىس روجېرس خانىم تىك توك خىتاي دۇنيانىڭ ئۇنتۇپ كېتىشىنى ئۈمىد قىلىدىغان ۋەقە ۋە خەلقلەرنى يۇيۇپ تاشلاشقا ياردەم قىلدى. ھەتتا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشى، قېيىن قىستاققا ئېلىشىنى پاش قىلغان ئامېرىكىلىق ياشنى چەكلىدى دېگەن. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە تىكتوك بىر جاسۇسلۇق قورالى بولۇپ چەكلىنىشى كېرەككەن. يىغىندا ئاۋام پالاتا ئەزاسى نېل دون جاۋ شاۋزىغا خىتابەن بىز بۇ ئىشتا سىزنى ئىشەنچلىك دەپ قارىمايمىز دەپ كۆرسەتكەن. جاۋ شاۋزى يەنە ئاۋام پالاتا ئەزاسى دەبي لېسكونىڭ قايتا قايتا، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى جازالاۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلامسىز دېگەن سوئالىغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، مېنىڭ بۇ يەردىكى ۋەزىپەم تىكتوكنىڭ ئىشلىرىغا چۈشەنچە بېرىش، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، تىك توكنىڭ باش شىركىتى بولغان بايتې دەنس خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا تېخنىكا جەھەتتىن ياردەم قىلغان بولۇپ، ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى شۇ سەۋەبتىن بايتې دەنسنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن ئىدى.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان نۇرغۇن مەبلەغ ئاجرىتىپ، شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى دېگەن سىياسىي تەشۋىقاتنى ئاتالمىش ئارخېئولوگىيىلىك دەلىللەر ئارقىلىق ئىسپاتلاشقا كىرىشكەن خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى بەش يىللىق ئارخېئولوگىيەلىك قېزىشتا زور مول ھوسۇلغا ئېرىشكەنلىكىنى ئېلان قىلغان. خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاينىڭ ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ئورۇنلىرىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنى تەشكىللەپ، ئۇيغۇر رايونىغا قارىتا خىتاي ئارخېئولوگىيەسى شىنجاڭ تۈرى ناملىق خىتاينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن بۇيانقى زور كۆلەملىك ئارخېئولوگىيىلىك قېزىش ھەرىكىتىنى باشلىغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، دائىرىلەر يېقىنقى بەش يىلدا ئۇيغۇر رايونىدا يەتمىش ئۈچ ئاكتىپ ئارخېئولوگىيەلىك قېزىش تۈرى ۋە يەتمىش بەش ئارخېئولوگىيەلىك ئۇل قۇرۇلۇش تۈرى ئېلىپ بارغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىدىن بۇ ئارخېئولوگىيەلىك قۇرۇلۇش تۈرلىرىنىڭ شىنجاڭ ئەزەلدىن تارتىپ خىتاينىڭ بىر پارچىسى دېگەننى ئىسپاتلاشنى مەقسەت قىلغانلىقى مەلۇم بولغان. دائىرىلەر بىر تەرەپتىن رايوندىكى ئارخېئولوگىيەلىك قېزىشتا زور مول ھوسۇلغا ئېرىشكەنلىكىنى قەيت قىلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن يەنە بىر تەرەپتىن يېقىنقى بۇ بەش يىلدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەر قايسى مۇزېيلىرىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختا قۇرغان مۇستەقىل خانلىقلىرىغا ئائىت ئارخېئولوگىيەلىك دەلىللەر مۇزېيلاردىن غايىب بولماقتا ياكى ئۇنىڭغا قايتا چۈشەنچە بېرىلمەكتىكەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يۇقىرىقى يەتمىش ئۈچ ئاكتىپ ئارخېئولوگىيىلىك قېزىش تۈرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى سەككىز ۋىلايەت، ئوبلاست ۋە شەھەرگە تارقالغان بولۇپ، بۇ جىمىنەي، نىلقا، لوپنۇر، گۇچۇڭ قاتارلىق جايلاردىكى خارابىلىق ۋە ئارخېئولوگىيىلىك ئىزلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغانىكەن.

تۇتۇپ كېتىلگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئوتتۇز سەككىز ياشلىق بىلال ئابدۇكېرىم ئىسىملىك بۇ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ تۈركىيەدە ۋاقىتلىق تۇرۇش گۇۋاھنامىسىمۇ بار بولۇپ، ئايالى ۋە تۆت پەرزەنتى باركەن. چەت ئەل ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا تارقالغان خەۋەرلەر ۋە بىز ئېرىشكەن دەسلەپكى ئۇچۇرلاردا مەلۇم بولۇشىچە، بىلال ئابدۇكېرىمنىڭ ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى ئەتىگەندە ئۆيىدىن چىقىپ كەتكەنچە ئىز-دېرىكى بولمىغان.

شۇ قېتىمقى تۇتقۇندا بىر تۈركۈم ئۇيغۇرلار خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگەن بولسىمۇ، لېكىن يەنە خېلى بىر تۈركۈمدىكى ئۇيغۇرلار تۈركىيەگە قېچىپ كېلىشكە مۇۋەپپەق بولغان. مىسىر دائىرىلىرىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى بۇ ھەرىكىتى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچرىغان. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى قايتا قايتا بايانات ئېلان قىلىپ، باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشىنى توختىتىشىنى تەلەپ قىلغان. چەت ئەل ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدىكى ئۇچۇرلاردا مەلۇم بولۇشىچە، قاھىرەدە تۇرۇشلۇق بەزى ئۇيغۇرلار مىسىر ئامانلىق ئورگانلىرىدىن بىلال ئابدۇكېرىمنىڭ ئاقىۋىتىنى سۈرۈشتۈرۈپ، يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى ئۇنىڭ مىسىر دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى خەۋىرىگە ئېرىشكەن. نۆۋەتتە مىسىر بىخەتەرلىك دائىرىلىرىنىڭ ئۇنى نېمە سەۋەبتىن تۇتقۇن قىلغانلىقى مەلۇم ئەمەس. مەلۇم بولۇشىچە ئۇنىڭ ب د ت مۇساپىرلار مەھكىمىسى تەرىپىدىن بېرىلگەن گۇۋاھنامىسىنىڭ ۋاقتى يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى توشۇشقا ئىككى كۈن قالغاندا تۇتۇپ كېتىلگەن
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى مارت جۈمە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋام قىلماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىزنىڭ مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزدا بولسۇن. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى مەخسۇس گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىپ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يەنە بىر قېتىم مۇئەييەنلەشتۈردى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان رېئاللىقنىڭ دۇنيانى ئويغىتىش لازىملىقى ھەمدە بۇ توغرىسىدا تېخىمۇ كۈچلۈك ئەمەلىي بولغان تەدبىرلەر ئېلىنىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ھەققىدە قارار ئېلىنغىلى خېلى ئۇزۇن بولغان بولسىمۇ، تۈرلۈك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇ ھەقتىكى تەدبىرلەرنىڭ بۇ يېڭى قاباھەتنى توختىتىشقا ئاجىز كېلىۋاتقانلىقى، شۇنىڭدەك بۇ ھالنىڭ دۇنياۋى بىرلىك ئېلىشتىن يىراق بولۇۋاتقانلىقى كۆپلەپ مەلۇم بولۇشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يېڭى تەرەققىياتلار بۇ ھالنىڭ ئۇيغۇرلاردىن ھالقىپ ھازىر بىر دۇنياۋى مەسىلىگە ئايلىنىۋاتقانلىقىنى ئاشكارا قىلدى. ئەنە شۇ خىل رېئاللىقنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىغا قاراپ چىقىش ئۈچۈن ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى قارمىقىدا يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېر شاھىتلىرى ھەمدە مۇتەخەسسىسلەرنى بىر يەرگە جەم قىلىپ ئۈچ سائەتلىك مەخسۇس گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى چاقىردى. يىغىندا ئالدى بىلەن مەزكۇر كومىتېتنىڭ رەئىسى، ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى مايك گاللاگېر سۆز ئالدى. ئۇ سۆزىدە رامىزان ئېيى باشلىنىۋاتقان ۋە دۇنيادىكى مۇسۇلمانلار تۇنجى قۇرئان ئايەتلىرى نازىل بولغان خاسىيەتلىك ئاينى قۇتلۇقلاۋاتقان مۇشۇ مىنۇتلاردا ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېرلاردا قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بۇ قىرغىنچىلىققا بىۋاسىتە جاۋابكار ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، بۇ كومىتېتتا بىز قىلماقچى بولغان ئىشلارنىڭ بىرى شۇكى، ئاز دېگەندىمۇ كەلگۈسى ئەللىك يىلدا، يەنى شىنجاڭدىكى قىرغىنچىلىق يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى بىر قاباھەتلىك مىسال تەرىقىسىدە ئەسلىنىدىغان ۋاقىتتا، ھېچقانداق بىر سىياسىيون ياكى مەبلەغ سالغۇچى ۋە ياكى بىرەر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مۇدىرى پەرزەنتلىرىنىڭ كۆزىگە تىكىلىپ تۇرۇپ، بىزنىڭ بۇ ئىشلاردىن خەۋىرىمىز بولماپتىكەن دېمەسلىككە كېپىللىك قىلىش، دېدى. Extrajudicial mass internment of religious minorities since the Holocaust. Witnesses to ئارقىدىن نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى، يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقىنىڭ شاھىتلىرىدىن ئېلى ۋىژېلنىڭ ئوغلى ئېلىشا ۋىژېلنىڭ بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق يىغىنىغا ئەۋەتكەن ۋىدېولىق سۆزىنى ئاڭلىدى. ئېلىشا ۋىژېل سۆزىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقىغا ئوخشىشىپ قېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. ئۇ سۆزىدە ئۆز ۋاقتىدا ھەرگىز قايتىلانمايدۇ دەپ ۋەدە بېرىلگەن قىرغىنچىلىقنىڭ ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇ ھالنى ھازىر يۈز بېرىۋاتقان ئەڭ چوڭ كۆلەمدىكى جىنايەت دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى، بۇنداق ئەھۋالدا خۇددى مەرھۇم دادىسى كۆپ قېتىم ئېيتقاندەك قىرغىنچىلىققا كۆز يۇمۇشقا بولمايدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ بۇ ھال بىراۋنىڭ ئىرقى، دىنىي ئېتىقادى ياكى سىياسىي كۆزقارىشى سەۋەبلىك بولغاندا بۇنىڭغا تېخىمۇ سۈكۈت قىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئارقىدىن مەزكۇر كومىتېتنىڭ ھەيئەت ئەزاسى راجا كىرىشنا مۇرتى سۆز ئالدى. ئۇ سۆزىدە نۆۋەتتە مەلۇم بولغان تۈرلۈك ماددىي ئىسپاتلارنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقان رېئاللىق ئىكەنلىكىنى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ رېئاللىقنىڭ ھازىر كۆلەم جەھەتتە كېڭىيىۋاتقانلىقىنى، ناۋادا ھەرگىز قايتىلانمايدۇ دېگەن تارىخىي ۋەدىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇش زۆرۈر بولسا، بۇ قاباھەتلىك رېئاللىققا ھېلىھەم بولسىمۇ يۈزلىنىشنىڭ ھەرگىزمۇ كېچىككەنلىك بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئارقىدىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېر شاھىتلىرىدىن گۈلباھار خاتىۋاجى ۋە قەلبىنۇر سىدىق سۆزگە چىقىپ، ئۆز كەچمىشلىرىدىن گۇۋاھلىق بەردى. جازا لاگېرىنىڭكى ھەممە يېرىدە كامېرا بار. پۈتۈن ھەرىكىتىمىز كۆزىتىلىپ تۇرىدۇ. بۇ يەردە بىزگە جىلدىن چىقىپ كېتىپ، تۇتقاقلىق قىلىنغان ئادەملەرنىڭ. تەرجىماننىڭ ياردىمىدە بايان قىلىنغان ئەھۋاللاردىن لاگېردە كۆرگەن ۋەھشىيلىكلەر، جۈملىدىن روھىي ۋە جىسمانىي قىيناقلار، يېمەك ئىچمەكتىن قىيناش، نامەلۇم دورىلار، جىنسىي خورلۇق، سىياسىي مېڭە يۇيۇش پائالىيەتلىرى، تىل ۋە دىنىي ئېتىقادنى يوقىتىش ھەرىكەتلىرى. تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى بۇ ئورۇنلارنىڭ ئەمەلىيەتتە تۈرمىلەردىنمۇ قاتتىق باشقۇرۇلىدىغان مۇئەسسىسە ئىكەنلىكى قاتارلىقلار مەجلىس ئەھلىنىڭ يۈرەك باغرىنى ئەزدى. ئونىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى بىزنى يېڭىدىن لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ئاددىي، ئەمما تەسىرلىك بايانلىرى يىغىن ئەھلىگە خىتاي كومپارتىيەسى ئىجرا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭ مەيلى كۆلەم، مەيلى دەرىجە جەھەتتە ئەينى ۋاقىتتىكى ناتسىستلار گېرمانىيەسىنىڭ قىرغىنچىلىقىدىن قېلىشمايدىغان قەبىھ قىلمىش ئىكەنلىكىنى بەكمۇ جانلىق تەسۋىرلەپ بەردى. لاگېر شاھىتلىرىدىن كېيىن مۇتەخەسسىسلەر قاتارىدا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل، كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ خادىمى ئادرىئان زېنز، ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقى خاتىرە مۇزېيىنىڭ خادىمى نېئومىي كېيكوندېر قاتارلىقلار سۆز ئالدى. شۇ قاتاردا نۇرى تۈركەل نۆۋەتتىكى رېئاللىق ھەققىدە توختىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىغا قويغان ھەمدە ئىجرا قىلىشقا باشلىغان تەدبىرلەرنى ئالقىشلىدى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ جەھەتتە ئوتتۇرىغا چىققان قانۇنلارنى تېخىمۇ ئەستايىدىل ئىجرا قىلىش، مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا قارىتىلغان چەكلىمىنى تولۇق ئادا قىلىشقا تىرىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىدى. نۇرى تۈركەلنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دۇنياسىدىكى سودا ساھەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بەدىلىگە ئىشلىنىۋاتقان مەھسۇلاتلاردىن مەنپەئەتلىنىش قىلمىشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشقا شېرىك بولۇشقا باراۋەر بولۇپ قالغان. ئۇ بۇ خىلدىكى قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى بولغان جىنايەتلەر ھەققىدە سۆز بولغاندا، بۇنىڭ قانداقتۇر مۇنازىرە تېمىسى ياكى ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدىكى مەسىلىلەر ئەمەسلىكىنى، ئىنسانىيەتكە قارشى بولغان جىنايەتلەر جۈملىسىدىن ئورۇن ئالغان قىرغىنچىلىققا قارشى دەس تۇرۇشنىڭ دۇنيا ئۈچۈن تاللاش ئەمەس، بەلكى زۆرۈرىيەت ئىكەنلىكىنى، چۈنكى بۇنىڭ ھازىر ئۇيغۇرلاردىن ھالقىپ دۇنياغا يېيىلىۋاتقان بىر ئاپەتكە ئايلىنىپ قالغانلىقىنى كەسكىنلىك بىلەن ئەسكەرتتى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشىنى چەكلەش ئۈچۈن يىگىرمە يەتتە تۈرلۈك تەۋسىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. دوكتور ئادرىيان زېنزما شۇ قاتاردا سۆز ئالدى. ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى تەھدىت دەپ قاراش چۈشەنچىسى ئاساسىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇت نىسبىتىنى سۈنئىي ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئاستىلىتىش قىلمىشى، شۇنىڭدەك ئۆتكەن ئۈچ يىلدا ئۇيغۇرلاردىكى تۇغۇت نىسبىتىنىڭ بىراقلا تۆۋەنلەپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر نوپۇسىنى مىليونلىغان ساندا ئازايتىش ئۇرۇنۇشىغا يول ئېچىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئەمەلىيەتتە تىپىك بولغان قىرغىنچىلىق قىلمىشى ئىكەنلىكىنى سانلىق مەلۇماتلار ۋە باشقا ماددىي ئىسپاتلار ئارقىلىق يىغىن ئەھلىگە سۈرەتلەپ بەردى. شۇ قاتاردا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە تەۋسىيە سۇنۇپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ باش جاۋابكارلىرى بولغان ھازىرقى ۋە ئىلگىرىكى مەركىزىي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا جازا ئېلان قىلىش، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ زىممىسىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەجبۇرىيىتىنى قانداق ئادا قىلىش ھەققىدە ئاشكارا ئىپادە بىلدۈرۈش. شۇنىڭدەك ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئامېرىكا تەۋەسىدىكى مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ خىتايدىكى تۈرلۈك مەبلەغ سېلىش پائالىيەتلىرىنى، جۈملىدىن پېنسىيە فوندىنى پاي چېكى قىلىش قىلمىشىنى قەتئىي چەكلەش لازىملىقىنى تەكىتلىدى.

ئۇنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ئەمەلىيەتتە يەھۇدىيلار ئەينى ۋاقىتتا باشتىن كەچۈرگەن قىرغىنچىلىقتىن بەك چوڭ پەرق قىلىپ كەتمەيدۇ. ئەمما ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىنى توسۇش ۋە چەكلەشتە ھەر جەھەتتە يالغۇز قېلىپ قالماقتا. شۇڭا بۇ جەھەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ھەر قايسى ھۆكۈمەتلەر، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە باشقا مۇئەسسەسەلەر بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇرلارنى قوغداپ قېلىشتا دۇنياۋى ھەمكارلىق ئورنىتىشى لازىم.

wanted list just because we have worked to expose the abuse that by CCP me and my colleagues at Radio Free Asia. My name is Mama Chenjuma. Because of her work at RFA, our families in China have been persecuted گۇۋاھلىق بېرىشتىن كېيىن كومىتېت ئەزالىرى ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشى ھەققىدە گۇۋاچىلاردىن سوئال سورىدى. كومىتېت ئەزالىرىنىڭ سوئاللىرىنىڭ كۆپلۈكى، كۆپ قىرلىقى، بولۇپمۇ كومىتېت ئەزالىرىنىڭ، ئادەتتىكىدىن تاشقىرى ھالدا بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق يىغىنىغا تولۇق قاتناشقانلىقى بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ قانچىلىك مۇھىم دەپ قارالغانلىقىدىن بېشارەت بەرمەكتە ئىدى. كۆپلىگەن سوئال-جاۋاب ۋە مۇھاكىمىلەردىن كېيىن يىغىن ساھىبخانا بولغان ئامېرىكا-خىتاي ستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئامېرىكا ۋە غەرب دۇنياسى تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە ئەمەلىي بولغان تەدبىرلەرنى ئېلىش كېرەك دېگەن مەزمۇندا ئورتاق چۈشەنچە ھاسىل قىلدى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىنىڭ مەزمۇنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە يوللىنىدىغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ بۇندىن كېيىن مۇناسىۋەتلىك سىياسىي قارارلارنى ئېلىشىدا مۇھىم پايدىلىنىش ماتېرىيالى ھېسابلىنىدۇ.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
يىگىرمە تۆتىنچى مارت كۈنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىدا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ماۋزۇلۇق ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا سۆز قىلغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزالىرى

ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى گۇۋاھلىق يىغىنى ئامېرىكا تارىخىدىكى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنلىرى ئىچىدىكى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بىر يىغىن بولدى يىغىنغا قاتناشقان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزالىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زىيانكەشلىكلىرى يۇقىرى پەن تېخنىكىغا تايىنىپ تۇرۇپ پۈتكۈل بىر مىللەتنى يوقىتىشنى نىشان قىلغان باستۇرۇشلىرى ھەققىدىكى گۇۋاھلىقلارنى ئاڭلىدى ئۇلار بىردەك ئۇيغۇرلار يولۇقۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى كۈرەش قىلىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى، خىتاي كومپارتىيىسىگە ئوخشاش زالىم ۋە ياۋايى بىر ھاكىمىيەتنى بىتچىت قىلىشنىڭ ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسىگە چېتىلىدىغان ھەل قىلغۇچ بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى بەس-بەستە تەكىتلەشتى. مەزكۇر كومىتېت ئەزالىرىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كارلوس جېمېنېز يىغىندىكى سۆزىدە، مەن بالىلىرىمنىڭ، نەۋرىلىرىمنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرى ھۆكۈم سۈرىدىغان بىر دۇنيادا ياشىشىنى خالىمايمەن، دېدى.

مېنىڭ مۇشەدە ئاڭلىغانلىرىمدىن چىقارغان يەكۈنۈمگە كەلسەك، خىتاي ھۆكۈمىتى زالىم بوپلا قالماي، بەلكى ئۇ يەنە ياۋايى ئىكەن. ئەگەر بىز بۇ ھەقتە ھەرىكەت قىلمايدىغان بولساق ۋە ئۇنى توختاتمايدىغان بولساق، كەلگۈسىدە بالىلىرىم ۋە نەۋرىلىرىم مۇشۇلار ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان بىر دۇنيادا ياشاپ قالارمۇ دەپ ئەنسىرەيمەن. كارلوس ئەپەندى ئۇيغۇرلارنى، بولۇپمۇ بۇ يىغىندا گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنى ئامېرىكانى ۋە دۇنيانى خەۋپتىن ئاگاھلاندۇرۇۋاتقان ئاگاھلاندۇرۇش قوڭغۇرىقى دەپ تەسۋىرلىدى. گۇۋاھلىق يىغىندا يەنە ئاۋام پالاتا ئەزاسى روب ۋىتمانمۇ سۆز قىلىپ، خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى تۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. And when we fail to confront the face of evil, that is the CCP, ئۇ، بىز خىتاي كومپارتىيىسىدىن ئىبارەت بۇ رەزىل كۈچكە قارشى تۇرالمىساق، ئىرقىي قىرغىنچىلىق يەنىلا داۋاملاشسا، ئۇ ھالدا بىز خىزمىتىمىزنى ياخشى قىلالمىدۇق، دېگەنلىك بولىدۇ. مەن خىتاي كومپارتىيىسىنى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ دەھشەتلىك ئازاب ئوقۇبەتلىرى ئۈچۈن تولۇق جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك دەپ قارايمەن، دېدى. ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋە بۇ گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ باشقۇرغۇچىسى مايك گاللېگېر ئەپەندىمۇ يىغىننىڭ ئېچىلىشىدا ئىنتايىن مۇھىم سۆز قىلدى ئۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان زۇلۇمنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى The least we can do on this committee is to make sure that in fifty years when the Xinjiang genocide is remembered as one of the abominations of the twenty first century ئۇ مۇنداق دېدى، بىز بۇ يىغىن ئارقىلىق ھېچ بولمىغاندا ئەللىك يىلدىن كېيىن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى يىرگىنچلىك ئىشلارنىڭ بىرى سۈپىتىدە ئەسكە ئېلىنغاندا ھېچقانداق بىر رەھبەرنىڭ سىياسەت چىقارغۇچىنىڭ ياكى ھېچقانداق بىر مەبلەغ سالغۇچىنىڭ نەۋرىسىنىڭ كۆزىگە قاراپ تۇرۇپ بىز بىلمەپتىكەنمىز دېيەلمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك مايك گاللىگېر ئەپەندى يەنە ھەر بىر كىشىنى قولىدىن كېلىشىچە ھەرىكەت قىلىشقا چاقىرىپ، Many often wonder what they would have done if they'd been alive during the Holocaust. Today, you said, we want people to ask, now that I know نۇرغۇن كىشىلەر يەھۇدىي قىرغىنچىلىقى مەزگىلىدە ياشىغان بولسام نېمە قىلغان بولاتتىم دەپ ئويلايدۇ. بۈگۈن بىز مانا بۇ ئادەملەرنىڭ، ھازىر مەن بۇنى بىلدىم، مەن نېمە قىلىۋاتىمەن دەپ ئويلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. مانا بۇ بىزنىڭ ئەسلا تەكرارلانمايدۇ دەيدىغان ۋاقتىمىز، دېدى. گۇۋاھلىق يىغىندا يەنە كومىتېت ئەزالىرى، بولۇپمۇ ئايال كومىتېت ئەزالىرى ھەرقانداق بىر زۇلۇمدا ئاياللارنىڭ ئىنتايىن ئېغىر بەدەللەرنى تۆلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى ۋە شۇنداقلا ئىككى نەپەر ئايال شاھىت قەلبىنۇر سىدىق خانىم ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملارنىڭ كۆرسەتكەن جاسارىتى ۋە تىرىشچانلىقىغا ئالاھىدە رەھمەت ئېيتتى. ئاۋام پالاتا ئەزاسى ھېيلى ئىستېۋېنس خانىم ئەنە شۇلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ سۆزىدە ئالدى بىلەن ئىككى ئايال شاھىتنىڭ جاسارىتىگە رەھمەت ئېيتتى ۋە ئۆزلىرىنىڭ چوقۇم بۇ زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. Well, to our survivors, you may not speak our language, but we have heard you tonight ئۇ سۆزىدە مۇنداق دېدى، ئىككى نەپەر شاھىتىمىز، سىلەر گەرچە بىز بىلەن ئوخشاش تىلدا سۆزلىمىسەڭلارمۇ، بىز سىلەرنىڭ دەردىڭلارنى چۈشەندۇق. بىز بۇ كومىتېتتىكىلەر قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ئىشلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز، ئىقتىسادىي باھانىلەر سەۋەبلىك ئادالەتسىزلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى توسۇشىمىز ۋە ئۇنىڭغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك. بىز ھەقىقەت، ئادالەت ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن كۈرەش قىلىمىز. مەزكۇر گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا ئىككى نەپەر لاگېر شاھىتىدىن باشقا يەنە ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل، تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنز ۋە نائومى كېكولېر قاتارلىقلار گۇۋاھلىق بەرگەن. ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرى تېخنىكىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، مەجبۇرىي ئەمگىكى، يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت سىستېمىسى، ھەتتا مەجبۇرىي ئىچكى ئەزا يۆتكەش ئوپېراتسىيىسى قاتارلىقلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم سوئاللارغا جاۋاب بەردى.

ئۇتۇق بەردى. قەلبىنۇر خانىم ياسىن بەكرى بىلەن ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۈچ يىل بىر سىنىپتا ئوقۇغان ۋە بىر مەزگىل بىر پارتىدا ئولتۇرغان بولۇپ، ئۇ ياسىننىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ساۋاقداشلار ئۈندىدار توپىدىكى ئىنكاسلاردىن خەۋەر تاپقان. نۆۋەتتە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان قەلبىنۇر يۈسۈپ خانىم شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىمىنى كۆرۈۋېتىپ، ئارىسىدىن ساۋاقدىشى ياسىن بەكرىنى تونۇپ قالغان. شۇ بۇلارنىڭ ئىچىدىن ھازىر قانچە كىشى باركەن سىز تونۇيدىغان؟ مەن ئۆزەم ئىسپاتلاپ بېرەلەيدىغان، تونۇيمەن دەپ ئېنىق جەزملەشتۈرەلەيدىغان بىر ساۋاقدىشىم باركەن، ئىسمى ياسىنجان بەكرى. مەزكۇر ھۆججەتتە ياسىن بەكرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدا تۇتۇلغانلىقى ۋە شۇ يىلى يىگىرمە سەككىز ياش ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان، ئەمما ئۇنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى ۋە شۇغۇللىنىۋاتقان كەسپى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلمىگەن. ياسىن بەكرى ھەققىدە رادىيومىزغا گۇۋاھلىق بەرگەن قەلبىنۇر خانىمنىڭ دېيىشىچە، ئۇلار ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى قەشقەردىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرگەن. مەن ياسىنجان بەكرى دېگەن بالا بىلەن ئاشۇ ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى تولۇق ئوتتۇرىدا بىر سىنىپقا بۆلۈنۈپ كىردۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلىغىچە بىر سىنىپتا ئوقۇدۇق.
ھەتتا ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرقى ماۋسۇملىرىدا بىز بىر پارتىدا ئولتۇرغان، مەن ئېنىق بىلىمەن بۇ بالىنى.

ئۆيلۈك ئوچاقلىق بولغان. تىجارەت قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن بىر تەتىلدە قايتقاندا ياسىنجاننىڭ تويى بولدى، بارامسىلە؟ دەپ بالىلار ئاشۇ گەپنى دېيىشكەن بولدى. مەن بارالمىدىم قىز بالا بولغاچقا. لېكىن ئوغال ساۋاقداشلارنىڭكى ئاشۇ ياسىنجاننىڭ تويىغا بارغانلىقىنى، توي قىلغانلىقىنى، ئۇنىڭدىن كېيىنكى تەتىللىرىمدە قايتقاندا ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ بالىسىنىڭمۇ بولغانلىقىنى ئاڭلىدۇق. قەلبىنۇر خانىم ئۆزى چەت ئەلگە چىقىشنىڭ ئالدىدا ياسىن بەكرىنىڭ بىر پەرزەنتى بارلىقىدىن خەۋىرى بارلىقىنى ئېيتىدۇ.
بالىسى بار، ئايالى بار. بىر بالىسىنىڭ بارلىقىنى بىلىپتىم شۇ ۋاقىتتا.
قەلبىنۇر خانىم ئالىي مەكتەپتىكى ئوقۇش ۋە مۇھاجىرەت ھاياتى داۋامىدا ياسىن بەكرىنىڭ ئەھۋالىدىن ساۋاقداشلار ئۈندىدار توپى ئارقىلىق خەۋەر تېپىپ تۇرغان.
ئەينى ۋاقىتتا مەن يېڭى چىققان ۋاقتىدا بىزنىڭكى ھېلىقى ۋىچاتتا توپىمىز بارتتى پاراڭلىشىدىغان بالىلارنىڭكى مەن ئىككى مىڭ ئون بەشتە كەتتىم ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرىدىن باشلاپ بۇ بىزنىڭ سىنىپتىكى قىرىق ئوقۇغۇچىدىن شۇ گۇرۇپپىدىن چېكىنىپ چىقىپ كېتىدىغانلار بولۇپ قالدى قورقۇپ گۇرۇپپا پاراڭلاشمايدىغان دېيىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلىغا كەلگەندە ياسىن بەكرى بىر تۈركۈم ساۋاقداشلىرى قاتارىدا ئۈندىداردىن ئۈنى غايىب بولغان بۇ بالىمۇ دەپ بۇ گۇرۇپپىدىن چىقىپ كەتتى يەنى ئۇ توپقا ھېچقانداق ئۇچۇر يوللىمايدىغان ۋە ھەرقانداق بىر ئۇچۇرغا ئىنكاس قايتۇرمايدىغان بولۇپ قالغان. ئەڭ باشتىلا ئۇ بالا مېنى بىرىنچى بولۇپ جۇيۇۋەتكەنتى ساۋاقداشلىرىمنىڭ ئىچىدە. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغا كەلگەندە توپتىكى ساۋاقداشلىرىدىن بىرى ياسىن بەكرىنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغىنىدا بىر قانچىسى نارازىلىق بىلدۈرۈشكەن، يەنى ياسىن بەكرىنى تىلغا ئېلىشنىڭ ئۆزلىرىگە خەۋپ كەلتۈرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەشكەن.
ئانچە-مۇنچە مەنمۇ سورايتتىم ئاندىن ئاشۇ ياسىنجاننىڭ گېپى چىققان ۋاقىتتىمۇ ئاشۇ ۋاقىتتا بىرسى بۇ بۇ گەپ بۇ توپنى يا تارقىتىۋېتەيلى يا دىققەت قىلىپ پاراڭلىشايلى بالىلار دەپ ئەسكەرتكىنىنى بىلىمەن ئاشۇ مېنىڭ ئېنىق ئېسىمدە.
ياسىن بەكرىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى مۇشۇ ئىنكاسلاردىن بىلگەنلىكىنى بايان قىلغان قەلبىنۇر خانىم ئۆزىنىڭ مەزكۇر توردا ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمەسلىك يولى بىلەن ساقلىنىپ قالغانلىقى.
ھازىر ساۋاقداشلىرىمنىڭ ھەممىسى مېنى جۇيۇۋەتتى. پەقەتلا مەن چەت ئەلدە دەپ مېنى جۇيۇۋەتتى. لېكىن گۇرۇپپىدىن چىقىرىۋەتمىدى. بەلكىم مەن قىرىق نەچچەيلەن بولغاندىن كېيىن گۇرۇپپىدىن مېنى ئۇنتۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن، مەن ئاۋاز چىقارمىغاندىكىن.
ۋە بىر تۈركۈم ساۋاقداشلىرىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ. ھە ياسىنجان بىلەن بىللە چۈشكەن رەسىمىڭىز بارمۇ. ئوقۇش پۈتتۈرۈش رەسىمىمدە بار بىللە ياسىنجاننىڭ رەسىمى بار. ھە ياسىنجاننىڭ ئۆزىنىڭ تويىدىن چۈشكەن رەسىمىمۇ بار ئىكەن مانا. مانا ياسىنجان مانا ئىچىدىمۇ مانا ئىكەن خانىمنىڭ يېنى تۇر خانىممۇ ياخشى كۆرەتتى بۇ بالىنى. مەنچە ماۋۇ بالىمۇ يوقاپ كەتتى ماۋۇ بالىنىڭ ئىسمى ئابدۇرېھىمجان بۇ بالىنىڭمۇ ھېچ ئاۋازى يوق. مەزكۇر ھۆججەتتە ياسىن بەكرىنىڭ توپلىشىپ جەمئىيەت تەرتىپىنى بۇزۇش قىلمىشى بىلەن تۇتۇلغانلىقى خاتىرىلەنگەن. ئەمما بۇ قىلمىشنى كونكرېت قايسى ئورۇندا، كىملەر بىلەن سادىر قىلغانلىقى يېزىلمىغان. ياسىن بەكرىنىڭ ئوقۇغۇچى مەزگىلىدىلا تەرتىپلىك، ئىنتىزامچان ۋە ئۈلگىلىك بىر ئوقۇغۇچى ئىكەنلىكىنى ئەسلەپ ئۆتكەن.
ئۇ بالىنىڭ كىرىپ كېتىش سەۋەبىنىمۇ ھەتتا جەمئىيەتتە قالايمىقان گەپ تارقاتقان دېگەندەك بىر يوق بىر گەپ بىلەن تۇتۇلۇپتۇ. مەسىلە ياخشى، دەرستە ياخشىتى، بىرسى بىلەن ئۇرۇشۇپمۇ قالىدىغان بالا ئەمەستى. قەلبىنۇر خانىم ساۋاقدىشى ياسىن بەكرىنى جىنايەتچىلەر تىزىملىكىدە ئۇچرىتىپ قېلىشنى بۇرۇن تەخمىن قىلمىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ. ھازىر مەن ئويلايمەن سىنىپتا بىزنىڭ سىنىپتىكى ئوغۇللاردىن كىرىپ كېتىش ئېھتىماللىقى بولىدىغان بولسا ھەرگىز ياسىنجان مېنىڭ خىيالىمغا كەلمەيدۇ.
ئىلگىرىكى زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچلەر ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئەخلاقىي جەھەتتە ئۈلگىلىك شەخسلەرنىڭ جازالىنىپ ئىبرەت ئېلىنىشقا تېگىشلىك كىشىلەرنىڭ بولسا ئەتىۋارلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆپ قېتىم ئوتتۇرىغا قويغان ۋە بۇنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە رايوندا مەسچىتلەرنىڭ تاقىلىپ، قىمارخانىلارنىڭ كېڭىيىۋاتقانلىقى، ئىچىملىك ۋە چېكىملىك بىلەن شۇغۇللانغانلارنىڭ بىخەتەر كىشىلەر سانىلىپ، ئۇشتۇمتۇت ھاراق تاشلىۋەتكەنلەرنىڭ دىنىي ئەسەبىيلىك گۇمانى بىلەن تۇتۇلۇشلىرىنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكەن قەلبىنۇر يۈسۈپ خانىم، ياسىن بەكرىگە ئوخشاش زور بىر تۈركۈم ساۋاقداشلىرىنىڭ ئەينى يىللاردا نامراتلىقنىڭ قۇربانى بولغان بولسا، ئەمدىلىكتە بولسا ۋەھشىي بىر سىياسىي بوران چاپقۇننىڭ يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلانغانلىقىنى ئېچىنىش بىلەن تىلغا ئالىدۇ.
ياسىنجاننىڭكى ئاشۇ ئالىي مەكتەپكە بارماي داۋاملاشتۇرماي تىجارەتكە كىرىپ كېتىشى سىزچە قانداق بىر سەۋەبتۇ؟ ئۇ بالىنىڭ يەنە ئەينى ۋاقتىلدا بىر ئۆتكۈزۈپ قويغان بىر سىياسىي خاتالىقى ئېرى ياكى دادىسىنىڭ بىر ئىشلىرى بولۇپ شۇنىڭغىلا بارالمىغاندىمۇ ياكى ئىقتىسادىي ئىمكانلىرى يار بەرمەي بارالمىغاندىمۇ ياكى بازار قىزىپ كېتىپ بازارغا يۆنىلىپ كېتىپ كىرەلمىگەندىمۇ شۇنىڭ بىر سەۋەبلىرىنى تەخمىن قىلالامسىز بىلەلا.
مەن ياسىنجان توغرىلىق بەك جىق ئويلاپ كەتتىما شۇ رەسىمنى كۆرگەندىن كېيىن. ئىچىم ئاغرىپ كەتتى ئۇ بالىغا. قەشقەردە بىر ئوغا بالىنى ئوقۇتمايدىغان بولاپ قالسا تولۇقسىز ئوتتۇرىدىلا چىقىرىۋالىدۇ تولۇق ئوتتۇرىنى ئوقۇتمايدۇ. ئۇ بالىنى تولۇق ئوتتۇرىدىمۇ ئوقۇتۇشنىڭكى سەۋەبى چوقۇم كېيىنمۇ ئوقايتتى ئۇ بالا. لېكىن ئاشۇ ئاخىرقى مەزگىل.

ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلگەن گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىغا ئائىلە تاۋابىئاتلىرى غايىب قىلىۋېتىلگەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارمۇ قاتناشقان ئۇلار بۇ قېتىملىق يىغىندىن كېيىن رادىيومىزغا سۆز قىلىپ، يىغىننى ئاڭلىغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن لاگېرلارغا سولانغان ئائىلە ئەزالىرى بىلەن جەم بولالايدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىسىنىڭ ئاشقانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن ئاڭلايسىلەر. يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى كەچتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى مەخسۇس گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكۈزدى.

تۈنۈگۈن داۋاملاشقان كەچ سائەت يەتتىدىن ئونغىچە مۇشۇ ئوندىن ئارتۇق پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ بۇ يىغىنىغا قاراپ ھەم ئۇلارنىڭ سورىغان سوئاللىرى بولسۇن نېمە قىلالايمىز بىز قانداق ئىشلارنى قىلىشىمىز كېرەك قايسى شىركەتلەر مۇشۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە ئارىلاشقان دېگەندەك نۇرغۇن ناھايىتى مۇھىم سوئاللارنى سورىدى شۇنىڭغا قاراپ مەن ھېلىقى ھازىر رەسمىي مۇشۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينى بىر تەھدىت ھېسابلاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا كۆڭۈل بۆلۈپ بۇنىڭكى تېخىمۇ ئۇزىراپ كەتمەسلىكىنى، دەرھال توختىتىشىنى تەلەپ قىلىدىغان مۇشۇنداق ھەرىكەتلەرنى قىلىدىغىنىغا ئىشەندىم. سىڭلىمنىڭكىمۇ ھازىر كامىلە ئون توققۇز ياش ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى مۇشۇ قىشلىق تەتىلدە ئون ئىككىنچى ئايدا قايتقاندا تۇتۇپ كېتىلگەن. ھازىرغىچە خەۋەر يوق ئۈچ ئايدىن ئېشىپ كەتتى. سىڭلىمدىنمۇ ئۈمىد كۆردۈم راستىنى دېسەم بۇ مۇشۇ جىددىي ئەھۋالدا بىزدەك

ئۇيغۇرلارنىڭكى تۇرمۇشىدا جىق ئۆزگىرىشنى كۆرمىگەن بولساقمۇ بەلكىم مۇشۇ يېقىنقى كەلگۈسىدە ئىنشائاللا چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولغۇسى ئۇنىڭ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقان ئون توققۇز ياشلىق سىڭلىسى كامىلا ۋاھىتنىڭ ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بېشىدا قىشلىق تەتىل قىلىپ يۇرتىغا قايتقىنىدا تۇتقۇن قىلىنغانلىقى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەنىدى ئىز دېرەكسىز غايىپ بولغان ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئاۋازى بولۇش ئۈچۈن يىغىنغا قاتناشقانلارنىڭ ئارىسىدا يەنە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئورمانچىلىق نازارىتىنىڭ سابىق نازىرى مەمەت ئابدۇللانىڭ قىزى سۈبھى مەمەت ئىز دېرەكسىز غايىپ بولغان سەيپىدىن ھېمىتنىڭ ئوغلى دىليار سەيپىدىن ۋە پاسپورتى تارتىۋېلىنغانلىقى ئۈچۈن بەش ياشلىق قىزىنى بىر قېتىممۇ يۈزتۇرانە كۆرۈپ باقمىغان ئابلىمىت ئابلىزنىڭ ئايالى ئادالەت سابىت قاتارلىقلارمۇ بار ئىدى ئادالەت سابىت خانىم رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بەش ياشلىق قىزى ئەردەناي بىلەن يولدىشىنىڭ رەسىمىنى تۇتۇپ تۇرغاندا ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى مەخسۇس گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ رەئىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايك گالاگېر ئەپەندى ئۇلارنىڭ يېنىغا كەلگەنلىكىنى گالاگېر ئەپەندىنىڭ ئادالەت خانىمنىڭ بەش ياشلىق قىزىغا بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئائىلىڭىزنى جەم قىلىمىز دەپ ۋەدە بەرگەنلىكىنى ئېيتتى تۈنۈگۈن گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىغا قىزىم بىلەن قاتنىشىشقا مۇيەسسەر بولدۇم بۇ يىغىنغا بىز ئۆزىمىزنىڭ رەسىملىرىمىز چۈشۈرۈلگەن مايكىلىرىمىزنى رەسىملىرىمىز چۈشۈرۈلگەن پلاكاتلارنى كۆتۈرۈپ بېرىپ ئۆزىمىزنىڭكى ئائىلىنىڭكى دەۋايىمىزنى ئامېرىكا پالاتا ئەزالىرىغا ئامېرىكا خەلقىگە ئاڭلىتىش ئۈچۈن شۇ يەردە قاتنىشىشقا مۇيەسسەر بولدۇق گۇۋاھلىق ئاڭلىتىش يىغىنى تۈگىگەندىن كېيىن پالاتا ئەزاسى گالاگېر ئەپەندىم بىزنىڭ ئائىلىمىزنىڭكى پاجىئەلىك ھېكايىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئالايىتەن مېنىڭ قىزىمغا قاراپ تۇرۇپ بىز سىزنىڭ دادىڭىزنى ئەكېلىشكە بار كۈچىمىز بىلەن تىرىشچانلىقىمىزنى كۆرسىتىمىز دېدى ئادالەت خانىم يەنە ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇشۇنداق مۇھىم يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەكلىپ پىكىرلەرنى ئاڭلاپ قايتىدىن ئۈمىدلەنگەنلىكىنى ئېيتتى تۈنۈگۈنكى گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىندا لاگېر شاھىتلىرىمىزنىڭ قىلغان ئىسپاتلىرى مېنىڭ يۈرىكىمنى جىغلاتقان بولسىمۇ ئەمما ئامېرىكا پالاتا ئەزالىرىنىڭ قىلغان ھەر بىر سۆزلىرى مېنى شۇنچىلىك خوش قىلدى شۇلارنىڭ قىلغان ھەر بىر سۆزلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان بىر ئوق دەپ ھېسابلايمەن مەن ئىشىنىمەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ بىر نەچچە يىل مابەينىدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نۇرغۇن كۈچ چىقىرىۋاتىدۇ ۋە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بىزنىڭ ئازاد بولۇشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ ئەركىنلىكىمىز ئۈچۈن ئۇلارمۇ ئۆزى كۈچ چىقىرىپ بىزگە ياردەم قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن مەن ئىشىنىمەن ئادالەت ھامان غالىپ كېلىدۇ ئۆزۈمنىڭ ئىسمىگە ئوخشاش مەن چوقۇم بۇ ئىشتا يولدىشىمنى ئەكېلىش ئۈچۈن مەن ئاخىرىغىچە بۇ يولدىن يانمايمەن.
مەزكۇر يىغىندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئايرىم ئايرىم ھالدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا ئامېرىكىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە ئەمەلىي بولغان تەدبىرلەرنى ئېلىشى زۆرۈرلۈكىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ تەكلىپ پىكىرلەر ئۇيغۇرلارغا كۈچلۈك ئۈمىد بېغىشلىغان

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرى تىكتوك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى جوۋ شوۋزىدىن گۇۋاھلىق ئالدى. بەش سائەتكە يېقىن داۋاملاشقان بۇ گۇۋاھلىق ئېلىش يىغىنىدا ئاۋام پالاتا ئەزالىرى تىكتوك شىركىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، تىكتوك ئەپ دېتالىنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى، ئۇچۇر بىخەتەرلىكى، كىشىلىك ھوقۇق قىممەت قارىشى ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىك ساغلاملىقىغا ئېلىپ كېلىۋاتقان خەتىرى قاتارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە ئېغىر ۋە كەسكىن سوئاللارنى سورىدى. ئاۋام پالاتا ئەزالىرى نەچچە يىلدىن بۇيان يامراپ كەتكەن بۇ ۋىدېئو ئەپ دېتالىنىڭ ھازىر ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە تېخنىكىدا ئۈستۈنلۈك تالىشىشىنىڭ جەڭ مەيدانىغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى تەكىتلىدى. بۇ گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئىجتىمائىي ئالاقە تورى بايت دەنس يەنى دويىننىڭ قارمىقىدىكى تىك توك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى جوۋ شيوزى تىك توكنىڭ خىتايغا باغلىنىشى ھەققىدىكى سوئاللارغا جاۋاب بەرگىنىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىك توكنى كونترول قىلىۋالغانلىقىنى ھەمدە تىك توكنىڭ ئامېرىكىدا جاسۇسلۇق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇندى دېموكراتلار ۋە جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولغان ئاۋام پالاتا ئەزالىرى ئۇنىڭ بەزى مۈجمەل گەپلىرىدىن تېرىكىپ شۇنداقمۇ ياكى ئەمەسمۇ دەپ نەق جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلغاندا ئۇ بىر گېپىنى تەكرارلاپ ئېنىق جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى
Yes or no do they have access to user data. ئاۋام پالاتا ئەزالىرى تىكتوكنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقانلىقى، ئامېرىكىدىن ئۇچۇر ئوغرىلاپ خىتايغا يەتكۈزۈپ بېرىۋاتقانلىقى ھەققىدە سوئال سورىغاندا، جوۋ شيوزى بۇنىمۇ ئىنكار قىلىپ، تىكتوكنىڭ باش شىركىتى بولغان دويىننىڭ ئامېرىكىدىكى سانلىق مەلۇماتلارغا ئاسانلىقچە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى، چۈنكى بۇ سانلىق مەلۇماتلارنى تېكساس شتاتىدىكى ئوركول شىركىتىنىڭ باشقۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئەمما بۇ جاۋابلار ئاۋام پالاتا ئەزالىرىنى قايىل قىلالمىدى. ئۇلار ئۆتكەن يىل تىكتوكنىڭ تۆت نەپەر خىزمەتچىسىنىڭ مۇخبىرلارنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى ئىگىلەشكە ئۇرۇنغانلىقى تۈپەيلىدىن ئىشتىن بوشىتىلغانلىقىنى، بۇنىڭ ئىچىدە ئىككىسىنىڭ خىتاي خىزمەتچىسى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
تىك توك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى جوۋ شيوزى تىك توكنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، خىتايدىكى دويىندىن تەقسىم بولىدىغان كىرىمى ھەققىدە سورالغان سوئالغا ئېنىق جاۋاب بەرمىدى. ئۇ تىك توكنىڭ خۇسۇسىي شىركەت بولۇش سۈپىتى بىلەن تاپقان كىرىمىنى ئاشكارىلىمايدىغانلىقىنى مۇشۇ ۋاقىتچە كوممۇنىست خىتاينىڭ بىرەر ئەمەلدارى بىلەن كۆرۈشۈپ باقمىغانلىقىنى ئېيتتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تيەنئەنمېن ۋەقەسى ۋە تەيۋەن مەسىلىسىگە ئائىت مەزمۇنلارنى ئۆچۈرۈۋېتىش قىلمىشى ھەققىدە سوئال سورالغاندا ئۇنى ئىنكار قىلدى
ئامېرىكىنىڭ ئارىزونا شتاتىدىن سايلانغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى دېببى لېسكو جوۋ شوۋزىدىن سەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇۋاتىدۇ دېگەن قاراشقا قوشۇلامسەن دەپ سورىغاندا جوۋ شوۋزى ئۆزىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلسىمۇ بۇنى شىركەتنىڭ ئىشىغا ئارىلاشتۇرمايدىغانلىقى ھەققىدە گەپ يورغىلىتىشقا باشلىدى

تىك توكنىڭ ئەڭ كۆپ قوللانغۇچىلىرى ئامېرىكىدىكى ياش ئۆسمۈرلەر بولۇپ تىك توكتىكى ھەر خىل مەزمۇنلارنىڭ بۇ ياش ئەۋلادلارنىڭ پسىخىك ساغلاملىقىنى بۇزۇۋاتقانلىقى بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ يەنە بىر مۇھىم تېمىسى بولدى ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايكىل بىلىراكىس تىك توكنىڭ ئۆلۈۋېلىشنى تەشۋىق قىلىدىغان بىر ۋىدېئوسىنى كۆرسەتكەندە گۇۋاھلىق بېرىش زالى ئېغىر سۈكۈتكە چۆمدى ئۆلۈۋالغان ئون ئالتە ياشلىق بالىنىڭ ئاتا ئانىسىنىڭ سۈرىتىمۇ يىغىن ئەھلىگە كۆرسىتىلدى فلورىدا شتاتىدىن سايلانغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى كات كاممېك تىك توكقا چىققان ۋە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئېنېرگىيە سودا كومىتېتىنىڭ باشلىقى كەتى روجېرسقا قوراللىق تەھدىت سېلىشنى تەشۋىق قىلىدىغان بىر ۋىدېئونى كۆرسىتىپ مۇنداق دەپ سوئال قويدى
بۇ ۋىدېئو تىك توكتا تۇرغىلى قىرىق بىر كۈن بولدى بۇ نەرسە مەزكۇر كومىتېتنىڭ باشلىقى ۋە مۇشۇ زالدا ئولتۇرغان بارلىق كىشىلەرگە بىۋاسىتە تەھدىت سالىدۇ بۇ نەرسە تا ھازىرغىچە تىكتوكتا تارقىلىپ يۈرۈۋاتسا، بىز سېنىڭ سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكىنى باشقۇرالايدىغانلىقىڭغا قانداق ئىشىنىمىز؟ مۇشۇ يەردە ئولتۇرغان كىشىلەرنىڭ ئۇچۇر مەخپىيەتلىكىنى قوغدىيالمىساڭ، بىر يۈز ئەللىك مىليون ئامېرىكىلىقنىڭ شەخسىي ئۇچۇرى ۋە بىخەتەرلىكىنى قوغدىيالىشىڭغا قانداق ئىشىنىمىز؟
ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى كەتى روجېرس بۇ يىغىندا تىك توكنى خىتايغا زىچ باغلانغان بۇ جاسۇسلۇق ئەپ دېتالىنى چەكلەش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بىز تىك توكنىڭ ئامېرىكىنىڭ ئەركىنلىك، كىشىلىك ھوقۇق ۋە يېڭىلىق يارىتىش قىممەت قارىشىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيمىز. تىك توك ئامېرىكىلىقلارنى تېخىمۇ كۆپ كونترول قىلىش، تېخىمۇ كۆپ نازارەت قىلىش، تېخىمۇ كۆپ سۇيىئىستېمال قىلىش ئۈچۈن داۋاملىق قوللىنىپ كەلدى. سېنىڭ بۇ ۋىدېئونى كۆرسىتىش تورۇڭ چوقۇم چەكلىنىشى كېرەك. يېقىنقى مەزگىلدە دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر جۈملىدىن بايدىن ھۆكۈمىتى تىك توكنى چەكلەشكە ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولۇپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى تىك توك ئەمەلدارىنىڭ گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدىن كېيىن قىلغان سۆزىدە تىك توكنىڭ ئامېرىكىنىڭ خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن بىر تەھدىت ئىكەنلىكى ۋە ئۇنى چەكلەش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدىن كېيىن تىك توك شىركىتى بايانات ئېلان قىلىپ باش دېرىكتور جوۋ شوۋزىنىڭ ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرىنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىشكە تىرىشقانلىقىنى ئەمما بۇ سوئاللاردا سىياسىي ھەيۋىنىڭ كۈچلۈك بولۇپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن مەلۇماتلارغا قارىغاندا بۇ يىل قىرىق ياشقا كىرگەن جوۋ شوۋزى سىنگاپورلۇق بولۇپ ئەنگلىيە ۋە ئامېرىكىدا سودا ئىقتىساد ئوقۇغانىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن ھازىرغىچە تىك توكنىڭ باش دېرىكتورى ۋە تىك توكنىڭ خىتايدىكى باش شىركىتى بولغان بايت دەنس يەنى دۇيىندا باش مالىيە ئەمەلدارى بولۇپ خىزمەت قىلىپ كەلمەكتە ئىكەن ئۇ دۇيىننىڭ خىتايدىكى باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى لياڭ رۇبوغا خىزمەتلىرىدىن دوكلات بېرىدىكەن فوربىس ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى مارت كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا بۇ بىرىنچى مەيدانلىق گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزالىرى تىك توكنىڭ ئامېرىكا ئابونتلىرىغا بولغان تەسىرىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئىگىلەش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈشكەن يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ تىكتوكنى چەكلىشى ياكى ساتقۇزۇۋېتىشىدىن ئەنسىرەپ ئۇنىڭغا قارشى كۈچ ۋە پىكىر توپلىماقتا ئىكەن
خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغاندىن بۇيان خوتەن كېرىيەلىك قۇربان تۇلۇم ۋە باشقا ئۆزىگە سادىق ئۇيغۇر ئۈلگىلىرىنى تىكلەپ چىقىپ ئۆز تەشۋىقاتىنى قىلىپ كەلگەنىدى يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان يەنە ئۇچتۇرپان ئىماملىرىم يېزىسىدا خىتاي تىلى مەكتىپى قۇرغان قىزىل ئاكتىپ قۇرباننىياز ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىۋاتقانلىقىنى كەڭ تەشۋىق قىلىشقا باشلىدى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ ماڭقۇرتلۇق يولى، قۇربان تۇلۇمدىن قۇرباننىيازغىچە ماۋزۇلۇق ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. مەزكۇر ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
تارىختىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىدا يۈز بەرگەن نۇرغۇن قېتىملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقلار ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەردە مىللىي مۇناپىقلار ياكى ئۆز ئىچىدىن چىققان ساتقۇنلار مەلۇم روللارنى ئويناپ كەلگەن. بۇنداق ئەھۋال مۇستەملىكە قىلىنغان ياكى قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان باشقا خەلقلەرنىڭ تارىخىدىمۇ كۆرۈلىدۇ. يەھۇدىي ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىمۇ بۇ توغرىلىق نۇرغۇن مىساللار مەۋجۇت. ناتسىستلار گېرمانىيەسى ئىشغال قىلغان ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلەت ۋە رايونلاردىكى يەھۇدىيلار مەركەزلىك ئولتۇراقلاشقان مەھەللىلەردە بىر قىسىم يەھۇدىيلارنىڭ ناتسىستلار بىلەن ھەمكارلاشقانلىقى ھەتتا ئۇلارنىڭ يەھۇدىيلارنى تۇتۇپ بېرىش تىزىملاش ۋە لاگېرلارغا يوللاش ئىشلىرىدا قولى بارلىقى مەلۇم ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن بۇ خىلدىكى كىشىلەر يەھۇدىي مۇناپىقلىرى دەپ ئاتىلىپ يەھۇدىي مىللەتچى تەشكىلاتلىرى ۋە ئىسرائىلىيە دۆلىتى تەرىپىدىن جازالانغان ئۇلارنىڭ يەنە بىر قىسىملىرى ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا سوتتا ئۇرۇش جىنايەتچىسى دەپ قارالغان ناتسىستلار بىلەن بىرلىكتە جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىلغان بولۇپمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلى ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتى ئىسرائىلىيە خەلقىنىڭ تەلىپى بىلەن قېچىپ يۈرۈپ جان ساقلاۋاتقان ناتسىستلارنى ۋە ئۆز دەۋرىدە ناتسىستلارغا ھەمكارلاشقان يەھۇدىي مۇناپىقلىرىنى جازالاش توغرىلىق مەخسۇس قارار ئېلان قىلغان بۇنىڭ بىلەن ئىسرائىلىيەدە مىللىي مۇناپىقلارنى جازالاش قانۇنلاشتۇرۇلغان دەرۋەقە بۈگۈنكى كۈندە يەھۇدىي قىرغىنچىلىقىدىن كېيىنكى يەنە بىر قېتىملىق زور ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇيغۇرلار ۋەتىنىدە يۈز بەرمەكتە يەنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن بىر مىللەتنى يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلمەكتە مۇشۇنداق بىر چوڭ قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز بېرىشى ۋە ئۇنىڭ بۈگۈنگىچە داۋام قىلىشىدىمۇ ئوخشاشلا ئۇيغۇرلار ئىچىدىن چىققان بىر قىسىم مىللىي مۇناپىقلارنىڭ خىتايغا ھەمكارلىشىۋاتقانلىقى ۋە مەلۇم روللارنى ئويناۋاتقانلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلالمايمىز ئەلۋەتتە بۈگۈنگە قەدەر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا كۆز يۇمۇپلا قالماستىن بەلكى خىتاي بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ئۇيغۇرلارغا قارشى تەشۋىقاتلاردا رول ئېلىۋاتقانلار ھەقىقەتەن ئاز ئەمەس لاگېرلارنى ئىنكار قىلغان شۆھرەت زاكىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلغان زۇلھايات ئىسمائىل ۋە زۇمرەت ئوبۇل ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭ ئاۋانگارتى بولغان جۈمە تاھىر ئابدۇراقىب تۆمۈرنىياز قاتارلىقلار بۇلارنىڭ تىپىك مىساللىرىدىندۇر ئۇيغۇر ئېلى كوممۇنىست خىتاينىڭ مۇستەملىكىسىگە ئۆتكەندىن بۇيان خىتاينىڭ ئاتالمىش بىرىنچى ئەۋلاد مىللەتلەر سىياسىتى پەقەتلا ئاتالمىش مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە ھەققى بار مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇش ئۇلارنىڭ سىياسىي ۋە مەمۇرىي ھەقلىرىنى تارتىۋېلىش قىسقىسى ئاستا خاراكتېرلىك ئىرقىي يوقىتىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ كەلگەن ئىدى شۇ قاتاردا ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرىنى تەربىيىلەش سىياسىتى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئىبارەت ئەسلى نىشانىنى پەردازلاش ئۈچۈن قوللىنىلدى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بىرىنچى ئەۋلاد رەھبىرى ماۋزېدۇڭ ئەينى چاغدا مىللەتلەر مەسىلىسىنى يىلتىزىدىن ھەل قىلىش ئۈچۈن زور بىر تۈركۈم مىللىي كادىرلارغا تايانماي بولمايدۇ دەپ كۆرسەتكەن ئىدى ئۇ يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ئۇيغۇر رايونىغا ئەسكەر تارتىپ ماڭغان پېڭ دېخۇەيگە يوللىغان تېلېگراممىسىدا خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ ھەممىدىن بۇرۇن ئۇيغۇر خەلقى بىلەن ئىتتىپاقلىشىشى لازىملىقى رايوندىكى ئاساسلىق يەرلىك مىللەت بولغان ئۇيغۇرلار ئارىسىدىن زور ساندا كوممۇنىست كادىرلارنى يېتىشتۈرۈپ چىقىش زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن ئىدى ھالبۇكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئاستىدا ئېرىشىشكە تېگىشلىك ھەقىقىي ئاپتونومىيە ھەقلىرىنىڭ تارتىۋېلىنغانلىقىغا قارشى چىققان ياكى خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشىلىق كۆرسەتكەن ئۇيغۇر سەرخىللار ئەكسىلئىنقىلابچى ئۇنسۇر ئەشەددىي يەرلىك مىللەتچى پانتۈركىست دېگەن سىياسىي قالپاقلار بىلەن يوقىتىلدى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىككىنچى ئەۋلاد رەھبىرى دېڭ شياۋپىڭمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە ئوخشاشلا بۆلگۈنچىلەرگە قارشى تۇرۇش ۋە شىنجاڭ خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئاساسى مىللىي كادىرلاردۇر دەپ كۆرسەتكەن ئىدى ھالبۇكى ئاپتونومىيەنى ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن چىقىپ كېتىشىنى تەلەپ قىلغان ئۇيغۇر سەرخىللىرىغا بۇ قېتىممۇ ئەڭ ئاۋۋال بۆلگۈنچى كېيىن بولسا دىنىي ئەسەبىي ۋە تېررورچىدىن ئىبارەت قالپاقلار كىيدۈرۈلۈپ، زەربە بېرىش نىشانى قىلىندى. دېڭ شياۋپىڭ دەۋرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە ئۈچ خىل كۈچ دېگەن بۇ قالپاق ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ خىتايدىكى يېڭى سۈپىتى بولۇپ ئومۇملىشىشقا يۈزلەندى. ماۋ دەۋرىدىن دېڭ دەۋرىگىچە بولغان جەرياندا بىڭتۈەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى قىسماققا ئېلىش ۋە كونترول قىلىشتىكى تايانچ كۈچكە ئايلاندى. بۇ جەرياندا ئۇيغۇرلار تەدرىجىي ھالدا ئۆز زېمىنلىرىنى كۆچمەن خىتايلارغا تۇتقۇزۇپ قويۇشتىن ئاخىرىدا ئۆز زېمىنلىرىدىن قوغلاپ چىقىرىلىش دەرىجىسىگە يەتتى شى جىنپىڭ دەۋرىگە كەلگەندە ئاز سانلىق مىللەتلەر كادىرلىرىنى يېتىشتۈرۈش پۈتۈنلەي دېگۈدەك جۇڭخۇا ئۇلۇسى يەنى خىتاي ئۇلۇسى يارىتىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىش كېرەكلىكى ئاشكارا تەشۋىق قىلىنىشقا باشلىدى شى جىنپىڭ ماۋ ۋە دېڭنىڭ ئىزىنى بېسىپ خىتايدىكى مىللەتلەر مەسىلىسىنى خىتايچە ئۇسلۇبتا ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلماقچى بولدى دەرۋەقە، كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ماۋزېدۇڭ رەھبەرلىكىدە دۆلەت قۇرۇش، دېڭ شياۋپىڭ باشچىلىقىدا قەددىنى رۇسلاش ۋە شى جىنپىڭ دەۋرىدە دۇنياغا خوجا بولۇش ئىستراتېگىيەلىرىنىڭ بارلىق قەدەم باسقۇچلىرىنىڭ ھەممىسىدە ئۇيغۇرلارنى يوقىتىشتىن ئىبارەت بۇ نىيەت ئورتاق مەۋجۇت بولۇپ كەلدى. شۇڭلاشقىمۇ خىتاي سۆيەر قۇربان تۇلۇمنىڭ ئىزىنى باسىدىغان كۇڭزى سۆيەر قۇربان نىيازنىڭ پەيدا بولۇشى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس، ئەلۋەتتە. گەرچە قۇربان تۇلۇمنى نۇرغۇن ئۇيغۇرلار بىلسىمۇ ئەمما قۇربان نىيازنى بىلىدىغانلار ئانچە كۆپ ئەمەس لېكىن قۇربان نىياز ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇشتىكى تۆھپىكار مىللىي كادىر سۈپىتىدە خىتايدىكى داڭلىق شەخسلەردىن بولۇپ قالدى ئۇنداقتا بىز خىتايلار كۆككە كۆتۈرۈۋاتقان قىزىل ئاكتىپ قۇربان نىياز ۋە ئۇنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگە نەزەر سېلىپ باقايلى

بەزى مەنبەلەردە شەخس مەبلىغى دېيىلسە يەنە بەزى مەنبەلەردە ھۆكۈمەت ياردىمى دېيىلگەن قۇربان نىيازنىڭ ئاتالمىش دۆلەت تىلى مەكتىپى نوقۇل ھالدىكى خىتاي تىلى ئۆگىتىش مەكتىپى بولماستىن بەلكى كۇڭزىچىلىق تەلىماتى ئارقىلىق ئۇيغۇر بالىلىرىنى كىچىكىدىن باشلاپلا خىتايلاشتۇرۇشنى نىشان قىلغان مېڭە يۇيۇش مەكتىپىدۇر ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى ئون يەتتە مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ قۇربان نىيازنىڭ مەكتىۋىدە سەككىز مىڭ يەتتە يۈز كىۋادرات مېتىر كۆلەمدىكى يېڭى ياتاق بىناسى سېلىپ بەرگەن بۇنىڭدىن باشقا مەزكۇر مەكتەپكە ھەر يىلى ئۇچتۇرپان ناھىيىلىك ھۆكۈمەتتىن ئاجرىتىلىدىغان مەبلەغنىڭ مىقدارى يەتتە يۈز ئاتمىش مىڭ يۈەن بولغان مانا مۇشۇنداق كۈچلۈك قوللاشلار نەتىجىسىدە قۇربان نىيازنىڭ مەكتىۋىدە ئۇيغۇر بالىلىرى ئۆزلىرى بىلەن ھېچبىر تارىخىي تۇغقاندارچىلىقى بولمىغان كۇڭزى تەلىماتىنى ئۆگىنىپلا قالماي بەلكى يەنە كۇڭزىنىڭ بۇتىغا تاۋاپ قىلىش ھەر كۈنى كۇڭزىنىڭ ھەيكىلى بىلەن مۇڭدىشىشقا مەجبۇر بولغان ئۇنىڭدىن باشقا قۇربان نىيازنىڭ مەكتىۋىدىكى ئۇيغۇر بالىلار جىڭجۈ تىياتىرى خۇامۇلەن شاجاباڭ قاتارلىق خىتاي كىلاسسىك ئاھاڭلىرىنى ئېيتالايدىغان دەرىجىگە يەتكەن قۇربان نىياز تېخى بىر قانچە كۈن ئاۋۋاللا ئۇچتۇرپان ناھىيىسىدە ئېچىلغان ئاتالمىش كادىرلار يىغىنىدا خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا سىڭدۈرۈۋېتىش ئۈچۈن يېزا كەنتلەردە مەدەنىيەتتە ئوزۇقلاندۇرۇش تاللا دۇكانلىرى ئېچىش تەكلىپىنى بەرگەن مەزكۇر تەكلىپنىڭ ماھىيىتىدىن قارىغاندا ئۇچتۇرپانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ كېيىنكى ياشاش ئادەتلىرىنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش يەنى خىتايچە يېيىش ئىچىش خىتايچە ياشاش شۇنداقلا خىتاي بولۇپ تۇغۇلۇپ خىتاي بولۇپ ئۆلۈشكىچە بارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىدىن گۇمان قىلىش كەتمەيدۇ. قارايدىغان بولساق، قۇرباننىياز ئاتالمىش مەكتەپ قۇرغان شۇ يىللاردا ئۇيغۇر ئېلىدا ئاتالمىش قوش تىل نامىدىكى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى كۈچەپ يولغا قويۇلغان يىللار ئىدى. چۈنكى بۇ يىللار دەل خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلدىن بۇيان يۈرگۈزۈپ كەلگەن قوش تىل سىياسىتىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى ئاخىرلىشىش مەزگىلى ئىدى. ئىككىنچى باسقۇچ خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى توقسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ يولغا قويۇلغانىدى بۇ باسقۇچتا ئۇيغۇر تىلى مائارىپتىن قىسمەن چىقىرىپ تاشلانغان ئۇيغۇر مەكتەپلىرى بىلەن خىتاي مەكتەپلىرى بىرلەشتۈرۈلۈشكە باشلىغان ئاتالمىش قوش تىل تەجرىبە سىنىپى ھەر مەكتەپلەردە قۇرۇلغان ۋاقىتلار ئىدى ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئاتالمىش قوش تىل مائارىپىنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچىغا كىرىش دەۋرى بولۇپ ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپتىن پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىش پىلان قىلىنغانىدى دەرۋەقە، قۇرباننىيازنىڭ دەل شۇ يىللاردا جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ۋە ئەنئەنىلىرىنى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ قەلبىگە سىڭدۈرۈش خىيالىغا كەپ قىلىشى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۈچلۈك قوللىشىغا ئېرىشىشى بىر تاسادىپىيلىق ئەمەسلىكى تەبىئىي. تېخىمۇ مۇھىمى، ئىككى مىڭىنچى يىللاردا جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئاساسلىق ئاھالىسى يەنىلا ئۇيغۇرلار ئىدى. بۇ رايونلاردا خىتاي تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئۈچۈن بەلگىلىك ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ بولۇشى شەرت قىلىناتتى. ھالبۇكى بۇ ۋاقىتتا پۈتكۈل ئۇيغۇر ئېلىدىكى مائارىپ سىستېمىسىدا خىتاي تىلى سەۋىيە ئىمتىھانى يولغا قويۇلۇپ، بۇ شەرتكە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار ئىشتىن چېكىندۈرۈلگەن. قۇرباننىيازنىڭ قارىشىچە، تىل بىلمەسلىك بىر مىللەتنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغان چوڭ ئامىل بولۇپ، كېيىنكى ئەۋلادلارنىڭ قىينىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن چوقۇم خىتايلىشىش كېرەكمىش. بۇ يەردىكى مەسىلە ئەسلىدە ئۇيغۇرلارنى ئۆز تىلى ۋە مەدەنىيىتىدىن پۈتۈنلەي ئايرىپ، ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇشنى نىشان قىلىنغانلىقىدۇر. چۈنكى ئۇيغۇرلار ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن خىتاينىڭ شەكلەن بەرگەن ئاتالمىش ئاپتونومىيەسىمۇ تەبىئىي ھالدا ئەمەلدىن قالىدۇ ئۇ چاغدا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللەت كىملىكى تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاشقا ھېچ ئېھتىياج قالمايدۇ ئەگەردە ئۇيغۇر خەلقى يۇقىرىقى ئەڭ نېگىزلىك كىملىكلىرىدىن ئايرىلغاندا ئۇلارنىڭ بىر مىللەت سۈپىتىدە تارىخ سەھنىسىدىن غايىب بولۇشى پەقەتلا ۋاقىت مەسىلىسىگە ئايلىنىدۇ مۇشۇ مەنىدىن ئېيتقاندا، مەيلى قۇرباننىياز بولسۇن ياكى خىتاي يېتىشتۈرۈپ چىققان باشقا ماڭقۇرتلار بولسۇن، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلۇق نامى بىلەن بۈگۈنگىچە داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان بارلىق قىلمىشلىرى ئەمەلىيەتتە ئۆز مىللىتىنىڭ ئۇلىنى كولاپ، خىتايغا يانتاياق بولۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەس، ئەلۋەتتە. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.